ສຳລັບ Like Share ໃຫ້ຕິດຕາມ SBS Lao ທີ່ Facebook
ສະບາຍດີທ່ານສົມດີ ເລື່ອງລາວຂ່າວຄາວສຳລັບພາກລາຍການໃນມື້ນີ້ນະ ຂໍໃຫ້ທ່ານກ່ອນອື່ນໝົດນີ້ ລາຍງານໃຫ້ຊາບແດ່ ທີ່ວ່າເດືອນທັນວາເນາະ ມັນກະຍັງໄກຈາກດຽວນີ້ຢູ່ ທີ່ວ່າມີຂ່າວມີຂ່າວ ທີ່ວ່າບັດນີ້ໃ ນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເອ້ປະດັບລະບົບໄຟ ຫຼືວ່າສີສັນແສງໄຟຕ່າງໆ ເພື່ອຈະສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຊາດທີ 2 ທັນວາ ທີ່ຈະມາຮອດມາເຖິງໃນຂ້າງໜ້ານີ້ນະ ອັນນີ້ມັນເປັນແນວໃດ ຂໍໃຫ້ທ່ານເວົ້າສູ່ຟັງແດ່ ການ ເອ້ລະບົບໄຟສ່ອງສະຫວ່າງໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອຮ່ວມສະຫຼອງວັນ ວັນຊາດລາວນີ້ເນາະ ວັນທີ 2 ທັນວາ ກະຖືວ່າເປັນການກຽມເອົາໄວ້ ເພາະວ່າມັນກະຕ້ອງເຮັດກັນຄ່ອນຂ້າງຫຼາຍ ແລະກະໃຊ້ເ ວລາດົນເນາະ ໂດຍມີລາຍງານຂ່າວວ່າເນາະ ເນື່ອງໃນວັນຊາດ 2 ທັນວາ 2020 ອາ ທ່ານ ຊົ່ງເລົາ ຢົງນູ ຫົວໜ້າພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເປີດເຜີຍວ່າ ລັດຖະບານຈີນກະໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜູນ ຫຼື ວ່າຊ່ອຍເຫຼືອ ມູນລະຄ່າ 87.5 ລ້ານຢວນ ເພື່ອປັບປຸງລະບົບໄຟສ່ອງສະຫວ່າງ 5 ເສັ້ນທາງໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະກະບໍລິເວນສວນສາທາລະນະປະຕູໄຊເນາະ ການປັບປຸງ ຫຼືວ່າການເອ້ໄຟສ່ອງສະຫວ່າ ງ ຊິເກີດຂຶ້ນໃນ 5 ເສັ້ນທາງ ກະຄື ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ ຖະໜົນ 23 ສິງຫາ ຖະໜົນໜອງບອນ ຖະໜົນໄກສອນ ພົມວິຫານ ຖະໜົນມະໂຫສົດ ຖະໜົນເຂື່ອນລິມຂອງ ຖະໜົນເສດຖາທິລາດເນາະ ໂດຍການເອ້ລະບົບໄຟແສງ ສະຫວ່າງກັບນ້ຳພຸສວນປະຕູໄຊ ກະຊິເລີ່ມລົງມືກາງເດືອນກັນຍານີ້ ແລະກະເປີດໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການ 2 ທັນວາ 2020 ນີ້ເນາະ ອັນກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ນີ້ນະ ທີ່ວ່າມື້ກີ້ນີ້ ຕາມທີ່ຈຳໄດ້ນີ້ ທ່ານເວົ້າວ່າ ສາທາລະນະລັ ດປະຊາຊົນຈີນໃຫ້ເງິນກ້ອນໜຶ່ງມາ ມາ ມາຊ່ວຍໃນການປະດັບ ຫຼືວ່າເອ້ຖະໜົນຫົນທາງຕ່າງໆ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອວັນທີ 2 ທັນວາ ທີ່ເປັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງອັນສຳຄັນຂັ້ນແຫ່ງຊາດ ຂອງສາທາລ ະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ວ່າຊັ້ນເຖາະ ແຕ່ວ່າ ການທີ່ວ່າສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນໃຫ້ເງິນໃຫ້ຄຳນີ້ນະ ກໍແມ່ນວ່າຫຼາຍເຕີບນີ້ ກໍຖ້າຫາກວ່າເຮົາມອງໄປໃນມຸມມອງໜຶ່ງແລ້ວ ມັນ ມັນ ມັນໝາ ຍເຖິງວ່າການເອ້ປະດັບສີສັນແສງໄຟຕ່າງໆ ໃນວຽງຈັນນີ້ ມັນ ມັນຂາດເງິນຂາດຄຳເດ້ ອັນນີ້ນີ້ແມ່ນເພິ່ນຂາດເງິນແມ່ນບໍ່ ເພິ່ນ ເພິ່ນ ເພິ່ນຈຶ່ງວ່າໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນນີ້ ຫຼືວ່າເພິ່ນແບນມືໄປຂໍເອົາບໍ່ ອັນນີ້ກະເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄວາມປະສົງຂອງທາງ ທາງຈີນເນາະ ເພິ່ນຊິຮ່ວມສະເຫຼີມສະຫຼອງ ຮ່ວມຍິນດີກັບທາງລາວເນາະ ທາງ ສປປ ລາວ ກະເປັນການໃຫ້ ໃຫ້ເປົ່າເນາະ ກ ະຖືວ່າເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການສົ່ງເສີມດ້ານການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ກັບທາງ ທາງລາວເນາະ ເພາະວ່າຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈໃນການໃຫ້ຊ່ວຍເຫຼືອ ຍົກຕົວຢ່າງ ການທີ່ວ່າສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະ ຊາຊົນລາວ ຈັດການແຂ່ງຂັນເຕະບານຊີເກມໃນຄັ້ງກ່ອນຫັ້ນນະ ກະແມ່ນວ່າ ຍົກຕົວຢ່າງປະເທດໄທນີ້ກະໄດ້ໄປຊ່ວຍເຫຼືອຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງແຫຼະ ໂດຍສະເພາະສະໜາມກິລາເຈົ້າອະນຸຂອງນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນນັ້ນ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຈຳໄດ້ອັນໜຶ່ງນັ້ນ ອັນເຂົາເອີ້ນວ່າ ຟີເລ ຕາໜ່າງຕີເຕັນນິສນັ້ນ ກະແມ່ນປະເທດໄທໄປຕິດຕັ້ງໃຫ້ຈັ່ງຊີ້ນະ ກະ ກໍແມ່ນວ່າມັນເປັນການຂາດຕົກບົກພ່ອງ ຈຶ່ງວ່າໄດ້ອາໄສຕ່າງປະເທດ ໄປຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະກະຫວຽດນາມກໍໄດ້ໄປ ປຸກຫໍພັກບັກໃຫຍ່ໆຢູ່ ອັນ ແຖວໆ ອັນ ບ້ານດອນນູນຫັ້ນນະ ອັນນັ້ນກໍເປັນການຂາດຕົກບົກຜ່ອງ ແລະກໍຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ຖ້າເຮົາມອງໄປເບິ່ງໄປໃນແງ່ໜຶ່ງໄ ດ້ ແລ້ວບາດນີ້ນີ້ກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ວ່າປະດັບແສງໄຟຕ່າງໆ ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຊາດສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໃນຖະໜົນຫົນທາງຫຼາຍຫົນແຫ່ງນະ ອັນນີ້ນີ້ມີແຕ່ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວ ຽງຈັນຊະບໍ ໃນຫົວເມືອງອື່ນໆເດ້ ຫຼວງພະບາງ ສະຫວັນນະເຂດ ປາກຊອກປາກເຊ ຫຼາຍຫົນແຫ່ງເດ້ ທ່ານຊາບບໍ່ວ່າມັນມີຂ່າວ ມີຂ່າວ ທີ່ວ່າທາງການເພິ່ນໄດ້ກະຕຽມ ເອີ ຫຍັງໄດ້ ເພາະວ່າການສະເຫຼີມສະ ຫຼອງວັນຊາດທີ 2 ທັນວານີ້ ເປັນເຫດການ ຫຼືວ່າເປັນສິ່ງທີ່ໃຫຍ່ໂຕທີ່ສຸດຂອງພັກລັດຄອມມູນິດ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຊຶ່ງວ່າຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຊາບໃນຮວດນີ້ນີ້ກໍແປວ່າ ສິເປີດເສັ້ນທ າງລົດໄຟລາວຈີນນີ້ໃຫ້ທັນພ້ອມນີ້ນະ ອັນນີ້ນີ້ຂໍໃຫ້ທ່ານເວົ້າໂດຍລວມໆ ແລະ ສູ່ຟັງແດ່ ອັນນີ້ເນາະ ເລື່ອງຂອງການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຊາດ ການປະດັບໄຟເທື່ອນີ້ເນາະ ກໍຖືວ່າເປັນການປະດັບສະເພາະໃ ນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສ່ວນໃນແຂວງອື່ນໆເນາະ ກະຍັງບໍ່ມີຂ່າວຄາວໃນສ່ວນນີ້ວ່າສິມີການຮ່ວມສະຫຼອງດ້ວຍວິທີຈັ່ງໃດແດ່ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ແຕ່ຈັ່ງໃດກະຕາມເນາະ ກະເປັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງທີ່ທາງກາ ນຈີນໄດ້ຮ່ວມຊ່ອຍໃນການຈັດເທື່ອນີ້ ເພື່ອໃຫ້ເກີດຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະກະຕື່ນຕາສຳລັບພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນ ຊົນລາວ ແລະກະ ນັກທ່ອງທ່ຽວນຳເນາະ ມັນກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ວ່າ ເອີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເພື່ອວັນ ຊາດ 2 ທັນວານີ້ນະ ທີ່ວ່າຈີນມາຊ່ອຍກໍເປັນເງິນມາກມາຍຫັ້ນ ທ່ານ ຫຼືວ່າຂ່າວຮູ້ບໍ່ວ່າໃນການທີ່ວ່າປະດັບແສງໄຟຕ່າງໆ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໃນຊຸດນີ້ ຫຼືວ່າຮວດນີ້ນີ້ນະ ມັນຕົກເປັນເງິນເປັນຄຳເທົ່າໃດ ເພິ່ນ ເພິ່ນໄດ້ປະກາດໃຫ້ຊາບບໍ່ ອັນນີ້ເວົ້າລວມໆ ກໍຄືທາງ ທາງການຈີນນີ້ ເພິ່ນສະໜັບສະໜູນ 87.5 ລ້ານຢວນເນາະ ກະຖ້າປີ ຕີເງິນໄທ ກະ ປະມານ 399 ລ້ານກວ່າບາດ ເຂົ້າໃຈຢູ່ ແຕ່ ແຕ່ວ່າຢາກ ຢາກຊາບວ່າທາງກ ານລາວນີ້ ເພິ່ນລົງທຶນຮ່ວມຫຼາຍປານໃດ ອັນ ບໍ່ ບໍ່ຊາບເນາະ ໝາຍເຖິງວ່າເພິ່ນຍັງບໍ່ເວົ້າສູ່ຟັງເທື່ອແມ່ນບໍ່ ແມ່ນໆ ອື ເພາະວ່າຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງທີ່ວ່າພັກລັດເພິ່ນເຮັດອອກມານີ້ ເພິ່ນ ເພິ່ນບໍ່ຄ່ອຍຈະປະກາດ ໃຫ້ຊາບເຖິງລາຍລະອຽດ ຍົກຕົວຢ່າງການຈັດການແຂ່ງຂັນຊີເກມ ເຕະບານຢູ່ແຖວດອນນູນຫັ້ນນະ ກະແມ່ນວ່າ ມີແຕ່ປະກາດວ່າສຳເລັດ ແຕ່ວ່າບໍ່ໄດ້ເວົ້າວ່າເພິ່ນລົງທຶນເທົ່າໃດ ຫຼືວ່າຂາດທຶນເທົ່າໃດ ຫຼືວ່ າເງິນອອກເງິນເຂົ້າເທົ່າໃດ ເພິ່ນບໍ່ໄດ້ເວົ້າ ມີແຕ່ວ່າສຳເລັດ ຈັກສຳເລັດຫຍັງ ອັນນີ້ກໍບໍ່ຮູ້ ເອົາ ຈັ່ງໃດກໍຢ່າ ກະແປວ່າເພິ່ນຈະສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຊາດນີ້ຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະກະພະຍາຍາມ ເອີ ຖະໜົນຫົນທາງວຽ ງຈັນນີ້ໃຫ້ສົມໜ້າສົມກຽດ ງາມຫູງາມຕາວ່າຊັ້ນເຖາະ ແລ້ວເລື່ອງໜຶ່ງອີກທີ່ວ່າຢາກຊາບນີ້ແມ່ນວ່າລົດໄຟລາວນີ້ນະ ເປີດຮັບໃຫ້ຄົນລາວໄປສະໝັກເປັນພະນັກງານເດ້ ອັນນີ້ມັນເປັນແນວໃດເນາະ ອັນນີ້ນອ ກຈາກເລື່ອງຂອງຄວາມກ້າວໜ້າ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງລົດໄຟລາວຈີນ ມາຫຼັງສຸດນີ້ກະຖືວ່າຄວາມຄືບໜ້າກ້າວໜ້ານີ້ກະ ກະໄປຫຼາຍແລ້ວເນາະ ໂດຍສຳນັກຂ່າວຊິນຫົວກະໄດ້ ໄດ້ປະມວນພາບການກໍ່ສ້າງ ມີຄວ າມຄືບໜ້າໄປຫຼາຍກວ່າ 90% ແລ້ວເນາະ ແລະກະຫວ່າງໄວໆນີ້ ທາງບໍລິສັດທາງລົດໄຟລາວຈີນຈຳກັດ ກະໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ຄົນລາວເຂົ້າຮັບການຄັດເລືອກບຸກຄົນຊຸດທີ 2 ແລະ 3 ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມວິຊ າສະເພາະ ມີຜູ້ສະໝັກກະຫຼາຍກວ່າ 1,000 ຄົນ ແລະກະສິຄັດເອົາ 550 ຄົນເນາະ ໂດຍຜູ້ທີ່ຜ່ານການສອບສຳພາດ ກະຊິໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບທາງລົດໄຟຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງຈີນ ຫຼັງເປີດການແລ່ນລົດໄຟ ພະ ນັກງານເຫຼົ່ານີ້ກະຊິໄດ້ຮັບການບັນຈຸເຮັດວຽກໃນໂຄງການລົດໄຟ ເຊັ່ນວ່າ ຂົນສົ່ງໂດຍສານ ຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ຜູ້ປະຈຳສະຖານີ ຜູ້ສ້ອມບຳລຸງ ກູ້ໄພ ເປັນຕົ້ນເນາະ ອື ກໍແປວ່າເພິ່ນໃຫ້ສະໝັກພະນັກງານຮອບດ້າ ນວ່າຊັ້ນເຖາະ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໃນການຄວບຄຸມລະບົບລົດໄຟໃນສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວນີ້ ທີ່ຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຈຳໄດ້ມື້ກີ້ນີ້ແມ່ນວ່າປະມານ 500 ປາຍຄົນນີ້ນະ ແຕ່ວ່າຂ້າພະເຈົ້າຢາກຊ າບວ່າ ເນື່ອງຈາກທີ່ວ່າເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນນີ້ແມ່ນໆໆ ຄົນຈີນເປັນຜູ້ສ້າງ ລະກະແນ່ນອນລະເປັນຄົນຈີນເປັນຜູ້ອົບຮົມ ຫຼືວ່າຝຶກຫັດຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງນີ້ນະ ພວກທີ່ວ່າໄປສະໝັກວຽກງານຕ່າງໆ ຫຼືວ່າຕຳ ແໜ່ງຕ່າງໆນີ້ແມ່ນໆ ມັນມີຂໍ້ຜູກມັດ ຫຼືວ່າຕ້ອງໄດ້ພາສາຈີນຫຼືບໍ່ເນາະ ກະ ກະບໍ່ໄດ້ມີລາຍລະອຽດເນາະວ່າ ຈະຕ້ອງໄດ້ພາສາຈີນຫຼືບໍ່ ແຕ່ຈັ່ງໃດກໍຕາມເນາະ ກໍຄືເລື່ອງຂອງການບໍລິການເທິງ ເທິງລົດ ລົດໄຟ ນີ້ເນາະ ກະເປັນເລື່ອງຂອງພະນັກງານ ອາດຊິເປັນຄົນລາວ ຄົນຈີນ ປະສົມກັນໄປ ແຕ່ວ່າໃນສ່ວນຂອງການຄວບຄຸມລົດໄຟນີ້ ກະຊິເປັນທາງຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງທາງການຈີນເອງເນາະ ເພາະວ່າຕາມທີ່ຂ້າພ ະເຈົ້າເຂົ້າໃຈນີ້ ມີຄົນໄທຄົນໜຶ່ງຢູ່ທີ່ບ້ານກອງນາງ ຈັງຫວັດໜອງຄາຍ ປະເທດໄທນີ້ ໄປຮັບເໝົາມືສອງວ່າຊັ້ນເຖາະ subcontractor ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດຈີນນີ້ລະ ສ່ວນໃຫຍ່ຫັ້ນ ຄົນງານຈີນ ຫຼື ພະນັກງານຈີນ ນັ້ນ ບໍ່ເຂົ້າໃຈພາສາໄທ ພາສາລາວໄດ້ ອັນ ອັນນີ້ລະຈຶ່ງຖາມວ່າ ໃນເມື່ອທີ່ວ່າເອົາພະນັກງານ ຫຼືວ່າໃຫ້ຄົນລາວໄປສະໝັກນີ້ແມ່ນໆ ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການພາສາຈີນບໍ່ ແຕ່ວ່າເຮົາກໍບໍ່ຊາບ ແຕ່ວ່າພາສາສາກົນເ ດ ພາສາອັງກິດເດ ມັນບໍ່ແມ່ນເປັນພາສາຫຼັກບໍ່ ໃນການສະໝັກນີ້ ຫຼືວ່າເອົາພາສາລາວລ້ວນໆ ອັນນີ້ກະເປັນ ເປັນພາສາລາວລ້ວນໆນະ ເທົ່າທີ່ໄດ້ ໄດ້ຊາບເນາະ ແຕ່ບາງສ່ວນກະຊິມີພາສາອັງກິດ ແຕ່ວ່າເລື່ອ ງຂອງພາສາອັງກິດ ຫຼື ພາສາຝຣັ່ງນີ້ ກໍຄືທາງ ທາງຄົນລາວນີ້ກະຖືວ່າມີພື້ນຖານທີ່ຂ້ອນຂ້າງດີເນາະ ທ່ານເວົ້າວ່າ 500 ປາຍຄົນນີ້ນະ ແມ່ນໆພະແນກທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງເລີຍແມ່ນບໍ່ ຍົກເວັ້ນກະເປັນຜູ້ຄວບຄຸມ ເອີ ຫົວ ຈັກເນາະ ກະຊິເປັນທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ ຜູ້ຊ່ຽວຊານສະເພາະຂອງ ຂອງທາງການຈີນ ຄົນລາວນີ້ກະຊິເປັນໃນສ່ວນຂອງຜູ້ທີ່ເຂົ້າໄປສ້ອມບຳລຸງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ບໍລິການເທິງ ເທິງລົດໄຟ ລະກະເລື່ອງຂອງກູ້ໄພຈັ່ງຊີ້ ເນາະ ມັນຊິບໍ່ເປັນໃນກໍລະນີທີ່ວ່າ ເພິ່ນເອີ້ນວ່າສູນກາງເສດຖະກິດພິເສດບໍ່ ດັ່ງທີ່ວ່າທົ່ງປື ກາຊິໂນໃຫຍ່ນີ້ ອັນເຮັດວຽກເຮັດການອັນຂັ້ນສູງອັນ ບໍ່ມີຄົນລາວ ມີແຕ່ວ່າຂັ້ນຕ່ຳ ປັດກວາດຈັ່ງຊີ້ບໍ່ ໃນຂັ້ນເລື່ອງຂອ ງການສ້ອມບຳລຸງ ກະຄືຜູ້ ຕ້ອງການຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ດ້ານ ດ້ານເຄື່ອງຈັກນຳຢູ່ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ລະກະເລື່ອງຂອງການ ອ່າ ບໍລິການເທິງລົດ ກະຊິເປັນຜູ້ທີ່ມີວຸດທິການສຶກສາຂ້ອນຂ້າງສູງ ລະກະເວົ້າພາສາຈີນ ຫຼືວ່າ ພາສາອັງກິດນີ້ໄດ້ພໍ ພໍສົມຄວນຈັ່ງຊີ້ເນາະ ອັນ ກ່ຽວ ກ່ຽວກັບມື້ກີ້ນີ້ ທ່ານເວົ້າວ່າ ອັນ ວຽກງານອັນສຳຄັນ ຄວບຄຸມລົດໄຟນີ້ແມ່ນ ແມ່ນຄົນຈີນ ຫຼືວ່າທາງການຈີນ ວ່າຊັ້ນເຖາະ ຄຳທີ່ວ່າຄວບຄຸມນີ້ ທ່ານໝາຍເຖິງທີ່ ວ່າຂັບລົດໄຟ ແລະກະຄວບຄຸມລະບົບຄອມພິວເຕີ ຊັ້ນບໍ່ ແມ່ນ ສ່ວນນີ້ກໍຈະເປັນຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງຈີນເອງເນາະ ການແລ່ນລົດໄຟນີ້ໄວ ຄັນເອົາບໍ່ດີນີ້ ເວົ້າງ່າຍໆວ່າ ເຫງົານອນໜ້ອຍດຽວນີ້ ລົດໄຟຕຳກັນຕ າຍກໍມີໄດ້ ມັນ ມັນ ມັນຕ້ອງການຜູ້ຊ່ຽວຊານເປັນພິເສດ ອັນນີ້ກໍປະເທດໄທກໍມີການປະສົບການຫຼາຍແລ້ວ ປານນັ້ນກໍຍັງວ່າລົດໄຟຕົກລາງຫຼາຍຄັ້ງກໍຍັງເປັນໄດ້ ກໍທັງທີ່ວ່າລົດໄຟແລ່ນຄວາມໄວສູງປະມານແ ຕ່ 80 ຫຼັກກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງເທົ່ານັ້ນ ກໍຍັງເກີດອຸບັດເຫດ ແລ້ວອັນນີ້ລົດໄຟຄວາມໄວສູງນັບເປັນຫຼາຍໆຮ້ອຍຫຼັກກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງນີ້ ມັນ ມັນກໍຕ້ອງການຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແລ້ວການສະໝັກວຽກງານນີ້ ເອົາແຕ່ຄົນ ລາວຊັ້ນບໍ່ ອັນນີ້ເປັນຄົນລາວລ້ວນໆເນາະ ຄົນລາວລ້ວນໆ 550 ຄົນນີ້ເນາະ ອັນ ເຈັກແກວແນວລາວ ອັນ ຫວຽດນາມ ຫຼືວ່າແມ່ນຫຍັງກໍຢ່າ ຢູ່ໃນລາວ ອັນ ໄດ້ສັນຊາດລາວແລ້ວກໍແປວ່າສະໝັກໄດ້ແຫຼະເນາະ ແມ່ນ ກໍ ສ່ວນໃຫຍ່ກໍສິເປັນຄົນລາວແທ້ໆ ແລ້ວເລື່ອງໜຶ່ງອີກທີ່ຢາກຊາບນີ້ແມ່ນວ່າ ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ກຳລັງ ຫຼືວ່າຈະເປີດການບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມໂດຍລະບົບ 5G ນີ້ ໄດ໋ ມັນເປັນແ ນວໃດເນາະ ລະບົບນີ້ເນາະ ກະ ກະທາງການລາວກໍໄດ້ ກະໄດ້ທົດລອງມາແລ້ວໄລຍະໜຶ່ງເນາະ ໂດຍບໍລິສັດລາວເທເລຄອມມິວນິເຄຊັນ ຈຳກັດ ຊຶ່ງເປັນບໍລິສັດຈຳກັດມະຫາຊົນໄທ ໄທຄົມເນາະ ມາຮ່ວມບໍ ລິຫານ ເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໂທລະສັບມືຖື ແລະກະໂທລະຄົມມະນາຄົມໃນສາທາລະນະປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ກະໄດ້ຈັດພິທີເປີດໃຫ້ບໍລິການເຄືອຂ່າຍ 5G ຫຼື 5G ເນາະ ຢ່າງເປັນທາງການລາຍແລກໃນສ າທາລະນະປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ການເປີດໃຫ້ບໍລິການເຄືອຂ່າຍ 5G ດັ່ງກ່າວ ກໍຖືວ່າເປັນການສະໜັບສະໜູນນະໂຍບາຍຂອງພາກລັດ ແຫ່ງສາທາລະນະປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ໃນການກຽມ ພ້ອມເພື່ອກ້າວສູ່ຍຸກເສດຖະກິດດິຈິທັນ 4.0 ເນັ້ນສ້າງຄວາມສະດວກ ແລະກະປອດໄພແກ່ປະຊາຊົນຜູ້ໃຊ້ໃນປະເທດ ໂດຍໃນປັດຈຸບັນນີ້ ຫຼາຍປະເທດກະໄດ້ເລີ່ມທົດລອງໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີ 5G ແລ້ວ ໃນການເຮັດ ທຸລະກຳຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າສິເປັນ e-commerce AI IoT ຫຼືວ່າ Robotic ລວມເຖິງເທັກໂນໂລຢີທາງກະສິກຳ ທາງການແພດ ໃນເບື້ອງຕົ້ນເນາະ ລາວໂທລະຄົມຈະສິໃຫ້ບໍລິການ 5G ໃນພື້ນທີ່ຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຊັ່ນວ່າແຖວຍ່ານສີຫ ອມ ຕະຫຼາດກາງຄືນລິມແມ່ນ້ຳຂອງ ຍ່ານສີລົມ ພື້ນທີ່ໂດຍລອບຂອງທີ່ທຳການສຳນັກການລາວໂທລະຄົມ ແລະກະມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ເຂດດົງໂດກ ຈາກນັ້ນກະສິຂະຫຍາຍໃຫ້ບໍລິການເຄືອຂ່າ ຍ ໄປພື້ນທີ່ອື່ນໆຕໍ່ໄປເນາະ ອັນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງ 5G ນີ້ນະ ມັນແມ່ນ ແມ່ນວ່າ ບໍ່ວ່າປະເທດໃດລະ ໄທ ຫຼືວ່າສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ຫວຽດນາມ ປະເທດໃດກໍຢ່າ ໃນການເອົາລະບົບ 5G ມາໃຊ້ ນີ້ນະ ມັນ ມັນຕ້ອງສຶກສາຢ່າງຖີ່ຖ້ວນ ແລະກໍຮອບຄອບ ຮອບດ້ານ ວ່າຊັ້ນເຖາະ ເພາະວ່າລະບົບ 5G ນີ້ ມັນ ມັນ ມັນ ມັນເປັນເທັກໂນໂລຊີທີ່ວ່າກ້າວໜ້າທີ່ສຸດ ທີ່ວ່າໃນປະເທດທີ່ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງແລ້ວ ຍົກຕົວຢ່າງ ສ ະຫະລັດອາເມລິກາ ປະເທດອັງກິດ ຫຼືວ່າປະເທດອົດສະຕຣາລີກໍດີນີ້ ແມ່ນວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ຮັບເອົາ 5G ຂອງສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ຍ້ອນທີ່ວ່າມີການຢ້ານກົວວ່າບໍລິສັດ 5G ຂອງຈີນນີ້ ສິ ສິ ສິຮັບໃຊ້ທາງການ ຈີນ ເພື່ອວ່າທຳການສອດແນມ espionage ເບິ່ງລະບົບຕ່າງໆ ຫຼືວ່າທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໃນປະເທດທີ່ວ່າໃຊ້ 5G ຂອງຈີນນີ້ນະ ອັນນີ້ບໍ່ຮູ້ວ່າລາວເຮົາເພິ່ນຄິດແນວໃດ ເຮົາກໍບໍ່ຮູ້ ແຕ່ວ່າລະບົບ 5G ຂອງຈີນນີ້ເນາະ ມັນ ຫຼືວ່າຂອງໃ ຜກໍຕາມນີ້ ມັນ ມັນ ມັນແມ່ນຢູ່ທີ່ວ່າຄັກ ແລະ ໄວ ແລະ ຈັ່ງຊັ້ນຈັ່ງຊີ້ ແຕ່ອັນທີ່ຈິງແລ້ວ ມັນໃນດ້ານພາກປະຕິບັດນີ້ ມັນ ມັນຍັງບໍ່ໄດ້ຜົນເທື່ອ ເພາະວ່າ 5G ນີ້ ກະແສມັນນີ້ແລ່ນຊື່ເລີຍ ຄັນວ່າມັນໄປຕຳຕຶກ ຫຼືວ່າກົກໄມ້ຈັ່ງຊີ້ ກໍແປວ່າຢຸດ ໂທລະສັບເຮົາຮັບບໍ່ໄດ້ ຍົກຕົວຢ່າງ ຫ້ອງການຂ້າພະເຈົ້າຢູ່ກາງເມືອງເມລເບີນນີ້ ແມ່ນວ່າ 5G ນີ້ໃຊ້ບໍ່ໄດ້ ເພາະວ່າມັນໄປຕຳຕຶກຕຳຫຍັງແລ້ວ ມັນ ມັນ ມັນ ມັນບໍ່ເຂົ້າໂທລະສັບ ຫຼືວ່າຄອມພິວເຕີໄດ້ ແລ້ວກະ ກະແສຂອງ 5G ນີ້ ມັນ ມັນບໍ່ແຮງ 4G ນີ້ ຫ້ວຍ ບໍ່ວ່າໃນລົດຖັງ ຫຼືວ່າຢູ່ໃນດິນ ຫຼືວ່າຢູ່ໃນຝາກຳແພງບັກໃຫຍ່ນີ້ ມັນຕຳຊອດເຂົ້າໄປເລີຍ ໄປຫາຄອມພິວເຕີ ຫຼືວ່າມືຖືເຮົາໄດ້ ແຕ່ວ່າ 5G ນີ້ ມັນຕຳແລ້ວ ມັນແປແລະ ແ ຊບຕິດຢູ່ຝານັ້ນ ຜ່ານບໍ່ໄດ້ຊັ້ນນະ ແລ້ວໃນເມື່ອທີ່ວ່າລາວຊິເປີດບໍລິການ 5G ນີ້ນະ ດັ່ງທີ່ທ່ານເວົ້າໃນບາງຄຸ້ມ ແມ່ນວ່າເພິ່ນກະວ່າ ຫຼືວ່າເພິ່ນໄດ້ປະກາດບໍ່ວ່າຊິເອົາມາໃຊ້ໃນມື້ໃດກັນແທ້ ອັນນີ້ບອກວ່າເລວໆນີ້ ແຕ່ວ່າກ່ອນໜ້ານີ້ກໍໄດ້ມີການທົດລອງໄປແລ້ວ ແຕ່ວ່າຊິເປີດແລ້ວ ແຕ່ວ່າທົດລອງ ທົດລອງກ່ອນໜ້ານີ້ແລ້ວວ່າຊັ້ນ ມັນ ມັນ ມັນ ມັນບໍ່ແມ່ນຂອງງ່າຍໆເນາະ ລະບົບ ເອີ ໂທລະມະນາຄົມ ຍົກຕົວຢ່າງ ບ້ານຂ້າພະເຈົ້ ານີ້ ຕັ້ງທະເລຢູ່ນີ້ ກະຍັງວ່າໃຊ້ລະບົບໂທລະມະນາຄົມໃໝ່ຂອງປະເທດອົດສະຕຣາລີບໍ່ໄດ້ ເພາະວ່າສາຍທີ່ວ່າຝັງມາໃນພື້ນດິນຫັ້ນ ກະຍັງບໍ່ຮອດເທື່ອ ແລ້ວບັດນີ້ ຄັນວ່າໃຊ້ແນວທີ່ວ່າບໍ່ຜ່ານສາຍຝັງພື້ນດິນຊັ້ ນ ກະແສມັນກໍມາບໍ່ຮອດ ເພາະວ່າມັນ ມັນມາຊື່ ແລ້ວມັນຕຳກົກໄມ້ ແລ້ວບ້ານຂ້າພະເຈົ້າຢູ່ສູງແດ່ ແລ້ວກົກໄມ້ກໍສູງແດ່ ມັນມາບໍ່ໄດ້ ເພາະວ່າຫຼັກທີ່ວ່າສົ່ງຢູ່ກາງທະເລພຸ້ນ ມັນຕ່ຳກວ່າກົກໄມ້ ແລ້ວກໍຕ່ຳກວ່າບ່ອ ນທີ່ບ້ານຂ້າພະເຈົ້າຢູ່ນີ້ ກໍເລີຍບໍ່ໄດ້ ຕໍ່ວ່າຕໍ່ຂານໄປ ເພິ່ນບອກວ່າໃຫ້ໃຊ້ລະບົບດາວທຽມ ຄັນໃຊ້ລະບົບດາວທຽມນີ້ ມັນຊ້າກວ່າລະບົບຄອມພິວເຕີທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໃຊ້ຢູ່ນີ້ວິນາທີໜຶ່ງ ແລ້ວກໍແພງກວ່າອີກ ແລ້ວຈຳ ເປັນຫຍັງໄປໃຊ້ ກໍເລີຍວ່າໃຊ້ອັນເກົ່ານີ້ແຫຼະ ກໍໃຊ້ການໄດ້ຢູ່ ແຕ່ວ່າບໍ່ໄວທໍ່ຂອງເພິ່ນ ແຕ່ວ່າກົກໄມ້ນີ້ມັນຕຳໄປເລີຍວ່າຊັ້ນເຖາະ ບໍ່ຫ່ວງ ອັນຂອງເພິ່ນນັ້ນບໍ່ຜ່ານກົກໄມ້ ຕຶກໃຫຍ່ໆກໍບໍ່ຜ່ານ ເພາະວ່າຫຼັກມັນຕ່ ຳຢູ່ທະເລພຸ້ນ ຕ້ອງໃຫ້ໃຊ້ດາວທຽມ ຄັນໃຊ້ດາວທຽມແລ້ວ ມັນຊ້າກວ່າວິນາທີໜຶ່ງພຸ້ນ ແລ້ວໃນເມື່ອມັນເປັນຈັ່ງຊີ້ນີ້ນະ ທີ່ວ່າຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນ ສາທາລະນະຊົນໃນລາວ ຄົນທຳມະດາສາມັນນີ້ນະ ຍົກຕົວຢ່າງ ເພື່ອ ນມິດ ຫຼືວ່າຍາດຕິພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້ານີ້ ມັກຈະມາເວົ້າ ເວົ້າ ໂອ ລາວກ້າວໜ້າ ໄດ້ ໄດ້ ຊິໄດ້ 5G ແລ້ວ ແມ່ນວ່າຂ່າວ ຂ່າວໄດ້ເອີ່ຍເຖິງ ຫຼືວ່າໄດ້ມອງເບິ່ງບໍ່ວ່າ ຊຸມຊົນຊາວລາວເຮົາໃນພື້ນແຜ່ນດິນລາວນີ້ ເຂົ້າ ໃຈກັບລະບົບ 5G ຫຼືບໍ່ ນອກຈາກທີ່ວ່າ ໂອ 4G 5G ມັນຕ້ອງດີກວ່າຊັ້ນນະ ອັນນັ້ນນີ້ມີການເວົ້າວ່າເຖິງຫຼືບໍ່ເນາະ ອັນນີ້ເນາະ ກະເປັນ ເປັນເລື່ອງໃໝ່ເນາະ ເລື່ອງຂອງການເວົ້າເຖິງຕົງນີ້ ກະ ກະຍັງໜ້ອຍຢູ່ ສ່ວນໃຫຍ່ ກະຊິເປັນເລື່ອງຂອງພວກ ອັນ ໄວລຸ້ນເນາະ ສະໄໝໃໝ່ ເພິ່ນກະຊິເວົ້າເຖິງຢູ່ນິດໆໜ່ອຍໆ ແຕ່ວ່າການເວົ້າ ແບບ ອາ ໃນວົງກວ້າງນີ້ ກໍຄື ຄືຍັງເນາະ ເພາະວ່າເປັນເລື່ອງໃໝ່ຢູ່ ແນ່ນອນລະ ມັນໃໝ່ ຜູ້ໃດກໍເຫີ່ກັນ ວ່າຊັ້ນເຖາະ ແຕ່ວ່າເບິ່ງເດີ ບັດມັນອອກມານີ້ ມັນຕຳຫົວເພິ່ນນີ້ ລົ້ມຕະຫງາຍໄປພຸ້ນລະ ເພາະວ່າ ເພາະວ່າຫຍັງ ຍົກຕົວຢ່າງເດີ ຕ້ອງຊື້ ອັນ ມືຖືມາ Samsung ຊິບ 5G ມັນບໍ່ແມ່ນຖືກໆເດ້ ຂາຍກັນຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາ ລີນີ້ ໜ່ວຍໜຶ່ງປະມານ 1,800 ໂດລາພຸ້ນ ມັນ ມັນຕຳຕຶ້ງນີ້ ແປວ່າລົ້ມຕະຫງາຍໄປພຸ້ນລະ ລາຄາ 5G ນີ້ນະ ເອົາ ຈັ່ງໃດກະຢ່າ ກະແປວ່າມັນເປັນການພະຍາຍາມແກ້ໄຂ ຫຼືວ່າພັດທະນາລະບົບໂທລະຄົມລາວໃຫ້ ໃຫ້ກ້າວໜ້ າຮຸ່ງເຮືອງກວ່າເກົ່າຊັ້ນເທາະ ລະປະເທດໄທເດ້ ຊິເອົາ 5G ມາໃຊ້ຍາມໃດເນາະ ມີ ມີຂ່າວໆບໍ່ ອັນນີ້ກະມີການເວົ້າເຖິງກັນຢູ່ເນາະ ຫວ່າງໄວໆນີ້ ລັດຖະບານກະພະຍາຍາມທີ່ຈະເອົາເທັກໂນໂລຢີໃໝ່ໆ ໂດ ຍສະເພາະ 5G ນີ້ເຂົ້າ ເຂົ້າມາໃຊ້ເນາະ ແຕ່ວ່າ ອ່າ ເລື່ອງຂອງການທີ່ຈະເປີດໃຊ້ປີໃດມື້ໃດນີ້ກະ ກະຍັງບໍ່ຮູ້ ແຕ່ວ່າເປັນນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານທີ່ຊິ ເລີ່ມດຳເນີນການແລ້ວເນາະ ເຮົາກໍບໍ່ຮູ້ວ່າ ຍົກຕົວຢ່າ ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໃນເມື່ອທີ່ວ່າເອົາ 5G ມາໃຊ້ແລ້ວລະ ລາຄາໃຊ້ນີ້ຊິບໍ່ແພງກວ່າ 4G 4G ຫຼືວ່າ 3G ຫຼືບໍ່ ອັນນີ້ກໍຍັງບໍ່ຮູ້ເທື່ອອັນນີ້ ເພິ່ນບໍ່ໄດ້ເວົ້າໃຫ້ຟັງຕິ ຖ້າຫາກວ່າເອົາມາໃຊ້ແລ້ວນີ້ ລ າຄາມັນຊິແພງກວ່າເກົ່າບໍ ບໍ່ເວົ້າຕິ ອັນນີ້ກໍໃນ ໃນສ່ວນຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍພວກນີ້ກໍຊິເປັນລາຄາທີ່ທາງ ທາງລັດກໍຊິພະຍາຍາມຄວບຄຸມບໍ່ໃຫ້ແພງເນາະ ເອົາ ຈັ່ງໃດກະຢ່າ ກະແປວ່າເພິ່ນພະຍາຍາມປັບປຸງໂ ທລະນາຄົມຂອງເພິ່ນຊັ້ນເທາະ ດັ່ງທີ່ເວົ້າລະ ການລາຍງານຂ່າວໆຈາກທ່ານນີ້ແມ່ນວ່າເປັນຂ່າວທີ່ສົນຈິດສົນໃຈສະເໝີມາ ລະກໍຂໍຂອບພະເດດພະຄຸນນຳທ່ານອີກ ທີ່ໄດ້ລາຍງານໃນຄັ້ງນີ້ ຂໍຂອບໃຈນຳ